ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىغا خۇش كەلدىڭلار. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار پايتەخت ۋاشىنگتوندىن يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار تارقىتىلىۋاتقان بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشىمىز. بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئاڭلىغۇچىلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما مەزمۇنلىرىدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئالدى بىلەن بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلار دىيارى ۋە چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىگە دائىر يېڭى قىسقا خەۋەرلەر يەتكۈزىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە. ۋە ئوبزور ئاڭلىتىش پىروگراملىرىمىز بويىچە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى دىققىتىڭلارغا سۇنماقچىمىز. مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز.

فوربىس ژۇرنىلى يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار كۈنى ئېلان قىلغان بىر ماقالىدە خىتاي ئىقتىسادىدا ئاللىقاچان چوڭ كىرىزىس ئالامەتلىرىنىڭ كۆرۈلۈشكە باشلىغانلىقى بۇ كىرىزىسنىڭ ئامېرىكا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى دۇچ كەلگەن ئىقتىسادىي بۆھرانغا ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقى كۆرسىتىلگەن ماقالىدە ئېيتىلىشىچە گەرچە خىتايدا پايچېكى بازىرى تېخى ۋەيران بولمىغان بولسىمۇ ئىقتىسادىي قۇرۇلما ۋە كەلگۈسىگە بولغان ئىشەنچنىڭ يوقىلىشى ئۆتمۈشتىكى ئامېرىكىنى ئەسلىتىدىكەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىلى ئامېرىكىدا يۈز بەرگەن ئىقتىسادىي كىرىزىس ئامېرىكىلىقلارنىڭ ئىشەنچىنى يوقاتقان بولسا بۈگۈنكى كۈندە خىتاي ئاھالىسى شى جىنپىڭنىڭ ئۆمۈرلۈك ھوقۇق تۇتۇشىدىن ۋە خاتا سىياسەت يۈرگۈزۈشىدىن ئۈمىدسىزلەنگەن بولۇپ ئىقتىسادنى گۈللەندۈرىدىغان ئىشەنچىنى يوقاتماقتا ئىكەن خىتاي خەلق بانكىسى ئۆتكەن يىل ئۆسۈمىنى تۆۋەنلىتىپ بازارغا ۋە پۇل مۇئامىلە ئورگانلىرىغا نۇرغۇن پۇل تارقاتقان بولۇپ پۇل بىلەن تەمىنلەش مىقدارى توققۇز پۈتۈن ئوندىن يەتتە پىرسەنت ئاشقان ئەمما ئۇنىڭدىن ھېچقانداق پايدا كۆرۈلمىگەن بەلكى خىتاي پۇلى پاخاللىشىشقا باشلىغان. خىتايدىكى ئاساسلىق مەسىلە پايچېكىنىڭ ۋەيران بولۇشى ئەمەس، بەلكى شى جىنپىڭنىڭ سىياسىتى ئىكەن. شى جىنپىڭ خۇسۇسىي كارخانىچىلارنىڭ ئىشەنچىنى تۆۋەنلىتىۋەتكەن. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر شى جىنپىڭ ۋە ئۇنىڭ ئەمەلدارلىرى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي كىرىزىسىنى تونۇپ يېتىپ، جىددىي ئىسلاھات ئېلىپ بارمىسا، خىتايدا يۈز بېرىدىغان ئىقتىسادىي بۆھران ئۆتكەن ئەسىردە ئامېرىكىدا يۈز بەرگەن ئىقتىسادىي كىرىزىستىنمۇ ئېغىر ئاقىۋەت پەيدا قىلىدىكەن. ئامېرىكا ئۆز ۋاقتىدا بىر قانچە يىل ئىچىدىلا ئىقتىسادىي كىرىزىستىن قۇتۇلۇپ چىقالىغان، چۈنكى ئۇنىڭ سىياسىي تۈزۈلمە ئەۋزەللىكى بار ئىدى. ئەمما خىتاينىڭ بىر پارتىيەلىك سىياسىي تۈزۈلمىسىگە بېقىنىدىغان ئىقتىسادى ئاسانلىقچە ئەسلىگە كېلەلمەيدىكەن.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بەرگەن يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال ئېغىر يەر تەۋرەش ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان ئۆلۈم ۋە يارىلىنىش ئەھۋاللىرى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلىۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە.

قەشقەر، يەكەن، خوتەن قاتارلىق جايلاردىمۇ ئۇنىڭ تەسىرى كۆرۈلگەن. بۇ يەر تەۋرەش ھەققىدە ئەڭ دەسلەپتە گېرمانىيە يەر شارى ئىلىم-پەن تەتقىقات مەركىزى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى، شۇ جاي ۋاقتى يېرىم كېچە سائەت ئون ئىككىدە ئاقسۇ ۋىلايىتىگە يېقىن جايدا يەتتە پۈتۈن ئوندەن بىر بال يەر تەۋرىگەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر بەرگەن ئىدى. خىتاي تاراتقۇلىرى ئۇچتۇرپان ناھىيەسىدە يەر تەۋرەش ئەڭ ئېغىر بولغان جاينىڭ يامانسۇ قىرغىز يېزىسى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان بولسىمۇ، بۇ يېزىدا ئاپەتنىڭ زادى قانچىلىك ئېغىر بولغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر بەرمىگەن. پەقەت ئاپەت يۈز بەرگەندىن كېيىن شىنجاڭ ھەربىي رايونى قوراللىق قىسىم باش ئەترىتىدىن، ئالتە يۈز ئوتتۇزدىن كۆپ ئەسكەرنىڭ ئاپەتتىن قۇتقۇزۇشقا ئاتلانغانلىقىنى، ئۇچتۇرپان ناھىيەسىدىكى ھەر قايسى ئىدارە ئورگانلار، ئاقسۇ ۋىلايىتى ۋە ئاپتونوم رايوندىن ياردەمگە كەلگەنلەرنىڭ يامانسۇ يېزىسىغا قاراپ ماڭغانلىقىنى خەۋەر قىلغان. خىتاينىڭ شىنجاڭ گېزىتى تورى تەڭرىتاغ تورى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى چىقارغان خەۋەرگە قارىغاندا، ئاقسۇنىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيەسىدە يەتتە پۈتۈن ئوندەن بىر بال يەر تەۋرەپ ئېغىر ئاپەت يۈز بەرگەندىن كېيىن،

نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرى بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشتە پەقەت ئالتە كىشىنىڭ يارىلانغانلىقىنى خەۋەر قىلغان بولۇپ، شۇنچە قاتتىق يەر تەۋرەشتە زادى قانچىلىك ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى، يارىلانغانلىقى ۋە قانچىلىك ئەمەلىي زىياننىڭ كۆرۈلگەنلىكى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلماقتا ئىكەن.
ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گاللىگېر ۋە بۇ كومىتېتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەزاسى راجا كرىشنامۇرتى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرى ئالېھاندرو مايوركاسقا خەت يېزىپ، ئۇنىڭدىن دەرھال ھەرىكەت قوللىنىپ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشنى كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلغان يىگىرمە ئىككىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان ئاخباراتتا دېيىلىشىچە يېقىنقى دوكلاتلاردا خىتاينىڭ بەزى شىركەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بويىچە جازالاش تىزىملىكىگە كىرمىگەنلىكى خىتاي شىركەتلىرىنىڭ ئۈچىنچى دۆلەت يولى بىلەن ياكى تۆۋەن باھا چەكلىمىسى ئارقىلىق مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى ئامېرىكىغا كىرگۈزۈۋاتقانلىقى مەلۇم قىلىنغان بۇ ئەھۋاللار ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى تولۇق ئىجرا قىلىشتا بوشلۇق ھەم يوچۇق پەيدا قىلغان. مايك گاللىگېر قاتارلىقلار يوللىغان خەتتە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىق تېخىمۇ كۆپ خىتاي شىركەتلىرىنى جازالاش تىزىملىكىگە ئېلىش، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىدا چەكلەنگەن مەھسۇلاتلارنىڭ تاموژنا تەكشۈرۈشىنى كۈچەيتىش، ئامېرىكا ئانا ۋەتەن خەۋپسىزلىكى مىنىستىرلىكى، ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىكى قاتارلىق فېدېراتسىيە ئورگانلىرى بىلەن ھەمكارلىشىپ مەزكۇر قانۇنغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارغا جازا بېرىشنى قولايلاشتۇرۇش،

مۇداخىلە قىلىپ كەلگەن. كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ سابىق باشلىقى سوفى رىچارسون قاتارلىقلار ئېلان قىلغان بۇ ئوبزوردا كوممۇنىست خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭ ھوقۇق تۇتقان ئون يىللار مابەينىدە خىتاينىڭ مۇتلەق مۇستەبىت دۆلەتكە ئايلانغانلىقى خىتاينىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مىسلى كۆرۈلمىگەن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقى ئىلھام توختى رايلە داۋۇت قاتارلىق ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىنغانلىقى

دۇنياغا مەلۇم جىنايەتلىرىنى ئىنكار قىلىش بىلەن بىرگە، خىتاينىڭ ئىشەنچلىك ۋە سەمىمىي دوست ئىكەنلىكى ھەققىدە تەشۋىقات ئېلىپ بارماقتا ئىكەن.
بلۇمبېرگ خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى خەۋەر قىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى كۈنسېرى چۆكۈۋاتقان پاي چېكى بازىرىنى قۇتقۇزۇپ قېلىش ئۈچۈن ئىككى يۈز يەتمىش سەككىز مىليارد دوللارلىق مەبلەغ سەرپ قىلماقچى بولغان. بۇ مەبلەغ ئاساسەن خىتاينىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى كارخانىلارنىڭ چەت ئەلدىكى تارماقلىرىدىن توپلىنىدىكەن.

خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پاي چېكى بازىرىغا سالىدىغان بۇ مەبلىغى خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ئومۇمىي ئىشلەپچىقىرىش قىممىتىنىڭ ئىككى پىرسەنتىگىمۇ يەتمەيدىغان بولۇپ پاي چېكى بازىرى ئۈچۈن يەنىلا يېتەرلىك مەبلەغ ھېسابلانمايدىكەن چەت ئەللىك ئىقتىسادشۇناسلار خىتاينىڭ ئىقتىسادىنىڭ ھازىر تۇرغۇن ۋەزىيەتتىن كرىزىس دەۋرىگە قەدەم قويۇۋاتقانلىقى ھەققىدە كۆپلەپ ماقالىلەرنى ئېلان قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە خىتاي مەتبۇئاتلىرىدا خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ئاساسىنىڭ يەنىلا كۈچلۈك ئىكەنلىكى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى ئۇيغۇر رايونىدىن چىقىۋاتقان ئېنېرگىيە، ئاشلىق ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنىڭ داۋاملىق ئېشىۋاتقانلىقى ھەققىدە تەشۋىقات ئېلىپ بېرىلماقتا. ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئۇيغۇرچە پروگراممىلىرىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر.

مەن پروگرامما رىياسەتچىسى گۈلچېھرە. سەھىپىمىزدە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ۋەزىيىتى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلار ھەققىدە قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرى ھەمدە خىتاينىڭ ئۇيغۇر سىياسىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزلىرىنى ئۇلاپ ئاڭلىتىمىز.

دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى بولسا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ دۆلەتلەر خىتايدىكى باراۋەرلىك ئەركىنلىك ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشلار قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشنىڭ ناچارلىشىپ ماڭغانلىقىنى ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە خوڭكوڭلۇقلارنىڭ ۋەزىيىتىنىڭ ئېغىرلاشقانلىقىنى تىلغا ئېلىشقان دېموكراتىك دۆلەتلەر ئۇيغۇرلار ھەققىدە توختالغاندا بىردەك خىتايدىن بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى دوكلاتىدىكى پىكىر تەكلىپلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى تەلەپ قىلغان بۇ دۆلەتلەر ئامېرىكا ئەنگلىيە كانادا ئىسرائىلىيە ئاۋسترالىيە ئاۋسترىيە شىۋېتسىيە شىۋېتسارىيە قاتارلىق دۆلەتلەر بولۇپ ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا تۇتۇۋاتقان مۇئامىلىسىنى مەخسۇس تىلغا ئاغان بولۇپمۇ ئامېرىكىنىڭ ۋەكىلى خىتايغا ناھايىتى كەسكىن تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇ خىتايغا سەككىز تۈر بويىچە پىكىر سۇنغان بولۇپ ئۇنىڭدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنىڭ ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقانلىقى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەنگەن ئامېرىكا ۋەكىلى مۇنداق دېگەن بىز شىنجاڭدا داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى پۈتۈن خىتاي مىقياسىدا جۈملىدىن ئىچكى موڭغۇل ۋە تىبەتتە يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى خوڭكوڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋە نېگىزلىك ئەركىنلىككە ھۆرمەت قىلىشنىڭ يوقىتىلىشىنى شۇنداقلا چەت ئەللەردىكى شەخسلەرنى جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن يۈرگۈزۈلۈۋاتقان چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلارنى ئەيىبلەيمىز ئامېرىكا ۋەكىلى سۆزىدە يەنە خىتايدىن ئۇيغۇر ئېلىدىكى بارلىق گۇناھسىز تۇتقۇنلارنى قويۇپ بېرىشنى ياتاقلىق مەكتەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكىنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىدىكى ئەلچىسى مىشېل تەيلور خانىمنىڭ يۇقىرىدىكى باياناتى ئامېرىكىنىڭ جەنۋەدە تۇرۇشلۇق ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ رەسمىي تور بېتىدە ھەمدە مىشېل تەيلور خانىمنىڭ ئېكستىكى تور بېتىدە ئۇيغۇر تىل يېزىقىدا تارقىتىلغان بۇ يىغىندا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان سىياسەتلىرىنى قاتتىق تەنقىد قىلغان دۆلەتلەرنىڭ يەنە بىرى ئەنگلىيەدۇر ئەنگلىيە ۋەكىلى يىغىندىكى سۆزىدە خىتايدىن ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرگە قارىتىلغان خالىغانچە تۇتقۇن ۋە زىيانكەشلىكنى توختىتىشنى كەسكىن تەلەپ قىلغان ئۇ يەنە ئۇيغۇرلار ۋە تىبەتلەرنىڭ نازارەت قىلىش قىيناش مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە جىنسىي زوراۋانلىقتىن قورقماي دىن ئېتىقاد ۋە مەدەنىيەت ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولۇشى لازىملىقىنى، BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا ئائىت دوكلاتىدىكى تەۋسىيەلەرنى يولغا قويۇش زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. ئىسرائىلىيە ۋەكىلىمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى مەخسۇس تىلغا ئالغان. ئىسرائىلىيە ۋەكىلى ئىسرائىلىيىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى ۋەزىيەتتىن قاتتىق ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن. بىز شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىدىن، شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىۋاتىمىز. ئىسرائىلىيە خىتاينى شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى ياخشىلاشقا چاقىرىدۇ. بۇندىن سىرت، ياپونىيە، ئىرېلاندىيە، ئىسلاندىيە، بېلگىيە، گېرمانىيە، فرانسىيە، ليۇكسېمبورگ، فىنلاندىيە، گوللاندىيە، يېڭى زېلاندىيە، نورۋېگىيە، مونتېنېگرو، گرېتسىيە سلوۋېنىيە پولشا ۋە لېختېنشتېين قاتارلىق دۆلەتلەرمۇ ئۇيغۇرلارنى مەخسۇس تىلغا ئالغان گېرمانىيە ۋەكىلى يىغىندا مۇنداق دېگەن گېرمانىيە شىنجاڭ ۋە تىبەتتىكى ۋەزىيەتتىن ئەندىشە قىلىدۇ بىز خىتايدىن كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارلىقىنىڭ شىنجاڭ ھەققىدىكى دوكلاتىدىكى تەۋسىيەلەرگە ئەمەل قىلىشنى شىنجاڭ ۋە تىبەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقلىرىغا ھۆرمەت قىلىشنى تەلەپ قىلىمىز مونتېنېگرو ۋەكىلىنىڭ سۆزلىرى ناھايتى كەسكىن بولغان ئۇ ئۆز سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش نامى ئاستىدا يۈرگۈزگەن سىياسەتلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئۇيغۇر ئېلىدىكى سىياسەتلىرىنىڭ ئەندىشە قوزغايدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇ مۇنداق دېگەن، بىز خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئۇيغۇر ئېلىدا يولغا قويۇۋاتقان دۆلەت بىخەتەرلىكى ۋە تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش قانۇنلىرىغا قايتا قاراپ چىقىشنى، ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مىللەتلەرگە قارىتىۋاتقان كەمسىتىش خاراكتېرلىك قانۇن سىياسەتلىرىنى توختىتىشنى لاگېرلاردىكى ۋە باشقا تۇتۇپ تۇرۇش ئورۇنلىرىدىكى قىيىن-قىستاق جىنسىي زوراۋانلىق مەجبۇرىي ئەمگەك قاتارلىق ناچار مۇئامىلىلەرنى تەكشۈرۈشنى تەلەپ قىلىمىز بېلگىيە، لىتۋا، پولشا ۋە ئاۋسترىيە قاتارلىق دۆلەتلەر ۋەكىللىرىمۇ سۆزلىرىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ ۋەيران قىلىنىۋاتقانلىقى تىل ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىن مەجبۇرىي ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشقا ئۇچراۋاتقانلىقى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىدەك مەسىلىلەرنى تىلغا ئالغان يىغىندا ئىتالىيە ئىسپانىيە ئېكۋاتور لىتۋا قاتارلىق دۆلەتلەر ئۇيغۇرلارنىڭ ئىسمىنى بىۋاسىتە تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مىللەتلەرنىڭ سىياسىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقلىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلىشى لازىملىقىنى تەكىتلىگەن تۈركىيە ۋەكىلى بولسا يىغىندىكى سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارلىق پۇقرالارنىڭ جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ھوقۇقىغا كاپالەتلىك قىلىشى لازىملىقىنى تىلغا ئالغان

بۈگۈنكى يىغىندا خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكىگە ئۈچ قېتىم ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ سۇنغان تەكلىپ باھالىرىغا جاۋاب بېرىش پۇرسىتى بېرىلگەن خىتاي ۋەكىللىرى بولسا بۇ سۆزلىرىدە ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە قارىتىلغان تەنقىدلەرنى رەت قىلغان ئۇلار ئۇيغۇر مەسىلىسىدە توختالغاندا خىتايدا ئەللىك ئالتە مىللەت بارلىقىنى ۋە بۇ ئەللىك ئالتە مىللەتنىڭ ھەممىسىنىڭ باراۋەر ھوقۇقلاردىن بەھرىمەن بولۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكەن خىتاي دائىرىلىرى بۇ قېتىملىق يىغىنغا خىتاينىڭ خەلق ئىشلىرى ئاياللار ئىشلىرى مىللەتلەر ۋە دىنىي ئىشلار ساھەلىرىدىكى رەھبىرىي خادىملاردىن تەشكىل تاپقان يۈزدىن ئوشۇق ۋەكىلنى ئەپكەلگەن ئۇلارنىڭ ئارىسىدا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتچىسى ئېلىجان ئىنايەتمۇ بار بولۇپ باياناتچى ئېلىجان ئىنايەت بۈگۈنكى يىغىندا يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى ئەندىشە ۋە تەنقىدلىرىگە جاۋاب قايتۇرغان ئۇ سۆزىدە، شىنجاڭدا ھەممە كىشى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن خىزمەت تاللايدۇ ۋە ئىشلەلەيدۇ، شىنجاڭدا ھەرگىزمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك يوق، دېگەن. ئۇ يەنە لاگېرلارنىمۇ ئاقلاپ، بۇ ئورۇنلار دىنىي ئاشقۇنلۇق بىلەن يۇقۇملانغان كىشىلەرنى كەسپىي ماھارەت بىلەن تەربىيەلەيدىغان ئورۇنلاردۇر جازا لاگېرلىرى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دېگەنلەر توقۇپ چىقىلغان ئاساسسىز ئەيىبلەشلەر دېگەن يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنىدىكى يىغىن ئۈچ سائەت داۋام قىلغاندىن كېيىن خىتاي ۋەكىلىنىڭ خۇلاسە سۆزى بىلەن ئاياغلاشقان

يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى يېرىم كېچىدە ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ئۇچتۇرپان ناھىيىسىدە يۈز بەرگەن ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتى خىتاي ئۈچۈن ئىنتايىن سەزگۈر بىر ۋاقىتتا يۈز بەردى. خىتاي گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش تارماقلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە، يەتتە پۈتۈن ئوندىن بىر بال يەر تەۋرەشتە چوڭ ئۆلۈم يىتىم ۋەقەلىرى يۈز بەرمىگەن. خىتاي تاراتقۇلىرى دۆلەت ئاپپاراتىنىڭ ئاپەتتىن قۇتقۇزۇشقا كەڭ سەپەرۋەر قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە، ئەمما سىياسىي ئانالىزچىلار خىتاي دائىرىلىرىنى ئاپەتتىن قۇتقۇزۇشنى سىياسىي تەشۋىقاتقا ئايلاندۇرۇش بىلەن ئەيىبلىمەكتە. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قىرغىزىستان چېگراسىدىكى ئۇچتۇرپان ناھىيەسى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار تاڭ سەھەردە ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتىگە ئۇچرىدى. خىتاي گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش دائىرىلىرى تەۋرەش كۈچىنى يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئورگىنى بولسا تەۋرەش كۈچىنىڭ يەتتە بال ئىكەنلىكىنى قەيت قىلماقتا مەلۇم بولۇشىچە بۇ مەزكۇر رايوندا تەۋرەش كۈچى يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال بولغان يەر تەۋرەش ئاپىتىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلدىن بېرى تۇنجى قېتىم يۈز بېرىشى ئىكەن بۇ ھەقتىكى خەۋەرلەردە تەۋرەش كۈچى يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال بولغان يەر تەۋرەش ئاپىتىنىڭ مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى ھازىرقى تەۋرەش مەركىزىنىڭ ئىككى يۈز كىلومېتىر شىمالىدا يۈز بەرگەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جىددىي ئەھۋاللارنى باشقۇرۇش نازارىتىنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كەچتە ئۆتكۈزگەن ئاخبارات يىغىنىدا خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىغا تەكىتلىشىچە يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار ئەتىگەن سائەت ئىككىدىن توققۇز مىنۇت ئۆتكەندە يۈز بەرگەن تەۋرەشتە جەمئىي ئۈچ ئادەم ئۆلگەن بەش ئادەم يارىلانغان ئۆلگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئۇچتۇرپانغا قوشنا ئاقچى ناھىيىسىدىنكەن ئەمما دائىرىلەر بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەشنىڭ تەۋرەش كۈچى نىسبەتەن كۈچلۈك نىسبەتەن كەڭ رايونلارغا تەسىر قىلغان بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ ئېغىر ئۆلۈم يىتىم ۋەقەلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقارمىغانلىقىنى قەيت قىلماقتا ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئورگىنى تەمىنلىگەن سانلىق مەلۇماتلاردا مەلۇم بولۇشىچە يەر تەۋرەشنىڭ چوڭقۇرلۇقى ئاز كەم ئون ئۈچ كىلومېتىر بولۇپ يەر تەۋرەش يەنە ئاقسۇنىڭ ئايكۆل يېزىسىنىڭ ئاز كەم يىگىرمە توققۇز كىلومېتىرى غەربىي شىمالىدا يۈز بەرگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جىددىي ئەھۋاللارنى باشقۇرۇش نازارىتى بولسا يەر تەۋرەش مەركىزىنىڭ ئۇچتۇرپانغا قاراشلىق يامانسۇ يېزىسىدا ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە بىز يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار ئەتىگەندە يەر تەۋرەش رايونىدىكى ئاھالىلەرگە تېلېفون قىلىپ ئۇلار بىلەن ئالاقە قۇرۇشقا تىرىشقان بولساقمۇ لېكىن تېلېفونىمىز بۇ رايونلارغا ئۇلانمىدى بۇنىڭغا يەر تەۋرەشنىڭ كاشىلىسى ياكى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ غەرەزلىك كاشىلا قىلىشى سەۋەب بولغانلىقى مەلۇم ئەمەس لېكىن ئۇچتۇرپاندىكى يەر تەۋرەش رايونى بىلەن يېقىندىن ئالاقىدە بولۇۋاتقان تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر زىيالىسى ئامىنە سەدەف خانىمنىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار رادىيومىزغا ئېيتىشىچە ئاپەت ئىنتايىن ئېغىر بولۇپ يامانسۇ يېزىسىنىڭ يەر تەۋرەشتە قاتتىق ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىغانلىقى قەيت قىلىنماقتىكەن يامانسۇ يېزىسى ئۇچتۇرپان ناھىيىسىنىڭكى ئاقچى بىلەن ئايرىپ تۇرىدىغان ئۇچتۇرپان ناھىيىنى قىرغىزلار ئولتۇراقلاشقان بىر يېزا مەن ئاخشام ئۇچتۇرپان يەر تەۋرىگەننى ئاڭلىغاندىن كېيىن تەبىئىيكى مەن ئۇچتۇرپانلىق بولغاندىن كېيىن ئۇرۇق تۇغقانلىرىم ئائىلەم شۇ يەردە بولغاندىن كېيىن بۇنىڭدىن بەك ئەنسىرىدىم تاكى تاڭ ئاتقىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇچتۇرپاندىكىلەرنىڭكى دوۋيىن دەيسىز، ئانىڭدىكى ۋېيشىن دەيسىز، ئاشنىڭدىكى چىقىرىۋاتقان نەرسىلەرگە بەك دىققەت قىلدىم. مېنىڭ ئاخشام كۆرگەن بىر سىندا ئۇچتۇرپاننىڭكى بىر كادىرنىڭكى يامانسۇ بىر يېزا پۈتۈنلەي يوق بولۇپ كەتتى، يامانسۇدا ۋەقە بەك ئېغىر، بىز ھازىر ناھىيەنىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشىنى ساقلاۋاتىمىز، جىددىي يىغىن ئېچىلىۋاتىدۇ، مۇشۇ يىغىندىن كېيىنلا بىز يامانسۇغا قاراپ ماڭىمىز، ھازىر تەييارلىق ھەربىي ھالەتتە. تۇرۇۋاتىمىز دېگەن ئاشۇ ئادەمنىڭكى ۋىدېئوسىنى كۆردۈم. ئۇ يەنە رايوندىن كەلگەن ئوت ئۆچۈرۈش ۋە قۇتقۇزۇش ئاپتوموبىللىرىغا ئائىت سىن كۆرۈنۈشلەر ئاپەت كۆلىمىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ئېيتقاندىن كۆپ ئېغىرلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭدىن كېيىن قۇتقۇزۇش ماشىنىلار، ئوت ئۆچۈرۈش ماشىنا بولسۇن، دوختۇرخانىنىڭ ماشىنا بولسۇن، قۇتقۇزۇشقا ماڭغان ماشىنىلار بولسۇن بەك جىقچۇ. ئۇچتۇرپان ناھىيەسىنىڭ ھەممە يېرىنى ئاشۇ ماشىنىنىڭ نېمىسى قاراڭ. ئۇ ۋىدىئونى كۆرگەن ۋاقىتتا سىز تەبىئىيلا ئويلايسىز، بۇ يەردە بەك ئېغىر بىر بىر ۋەقە بوپتۇ دەپ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھېلىقى ھاۋامۇ بەك سوغۇقكەن، خەقلەرمۇ شۇ يالىڭاچ دېگەندەك ئاشۇنداق يوتقانلارنى ئارتىپ، تالالاردا يۈرىدۇ. مەن ئېرىشكەن بىر ئۇچۇردا بۇنداق يەر ئۆي بارغۇ، پىڭفاڭ ئۆيلىرى بارلار ئاشەگە كېتىپ بارىدۇ، بىزدەك پىڭفاڭ ئۆيىمىز يوقلار تالادا مۇزلاپ قالىدىغان ئوخشايمىز دېگەن بىر ۋىدىئونى كۆردۈم بىر سىنلىق نېمىدە. ئۇنىڭدىن كېيىن شۇنچىلىك جىق چېدىرلارنى قۇرۇۋېتىپتۇ. ھېچقانداق ئۆي ئۆرۈلمىدى دەيدۇ، لېكىن قۇرۇلغان چېدىرلار بەك جىق. مەلۇم بولۇشىچە، يەر تەۋرەش مەركىزىنىڭ يىگىرمە كىلومېتىر دائىرىسى ئىچىدە بەش يېزا بار ئىكەن. خەۋەرلەردە يەر تەۋرەشنىڭ قەشقەر، ئاقسۇ، غۇلجا، ئۈرۈمچى، بىشكەك، ئالماتا قاتارلىق جايلاردا كۈچلۈك ھېس قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. ئۈرۈمچىدىكى بىر خىتاي پۇقراسى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار رادىيومىزغا ئۇچتۇرپاندا يەر تەۋرىگەنلىكىنى بىلدۈرگەن بولسىمۇ ئەمما يەر تەۋرەشنىڭ تەسىرىگە ئائىت سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بېرىشنى رەت قىلدى ئەمما قازاقىستاندا تۇرۇشلۇق ئۇيغۇرلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇچتۇرپاندىكى يامانسۇ يېزىسىدا يۈز بەرگەن يەر تەۋرەش ئالماتاغا قاتتىق تەسىر قىلغان ئالماتادا تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر سىياسىي ئانالىزچىسى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۇچتۇرپاندىكى يەر تەۋرەش ئالماتادا كۈچلۈك ھېس قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئالماتىدىمۇ يەر تەۋرەش بولدى. شۇنىڭ تەسىرى رەسمىي مۇنۇ قازاقىستان خىتاينىڭ تېررىتورىيىسى يەتتە بال، ئالماتىدا بەش بال دەپ. ئاھالىلەر ھەممىسى ئالماتىدا ئۆيدىن كوچىغا چىقىپچۇ مۇنۇ ئېگىز قەۋەتلىك ئۆيلەردىن ئاندىكىن تېلېۋىزور ھەم ياداشلىق ئۆيگە كىرمەي تۇرۇڭلار دەپ. ھەتتا ئالمۇتا ئەمەس، ئاستانادىمۇ ھېس قىلغان يېتەرلىك. قازاقىستاندا مۇشۇ ئالمۇتا، يەتىسۇ ۋىلايىتى، قاراغاندا ۋىلايىتى ۋە ئاستانا، ماياقى چىمكەنتكىچە كەڭ دائىرىدە. نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇرلارنى قاتتىق كونترول قىلىپ، پۇقرالارنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇر ۋە رەسىملەرنى تارقىتىشنى قاتتىق كونترول قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ يەر تەۋرەشكە ۋاقتىدا جىددىي ئىنكاس قايتۇرۇلۇپ، مەركەز ئاپتونوم رايون ۋە يەرلىكنىڭ قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىنى جىددىي قانات يايدۇرۇۋاتقانلىقىغا دائىر ئىجابىي ئۇچۇرلارنى كەڭ تارقىتىۋاتقانلىقى مەلۇم يەرلىك تاراتقۇلاردا ئاقسۇ ۋىلايەتلىك تور باشقۇرۇش ئىشخانىسىنىڭ ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ پۇقرالارنى توردا يەر تەۋرەشكە ئائىت ئاتالمىش ساختا ئۇچۇر ۋە ئۆسەك سۆزلەرنى تارقاتماسلىقنى تارقاتقۇچىلارنىڭ جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى ئاگاھلاندۇرغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى ئۈرۈمچى بۇرچىن گۇچۇڭ شايار قاتارلىق جايلاردىكى ئاتالمىش توردا ئۆسەك سۆز تارقىتىش بىلەن ئەيىبلىنىپ مەمۇرىي جازا بېرىلگەن ئالتە تىپىك دېلونى ئېلان قىلغان ئۇچتۇرپاندا يۈز بەرگەن بۇ قېتىملىق يەر تەۋرەش ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى خىتاينىڭ ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى قەرەللىك كۆرۈپ چىقىدىغان ئۇيغۇر ۋەزىيىتى يىغىننىڭ ھالقىلىق تېمىسى بولۇۋاتقان بىر ۋاقىت يۈز بەردى يىغىنغا خىتاي زور كۆلەملىك ۋەكىللەر ئۆمىكى بىلەن قاتناشقان ئىدى ئۇيغۇر دىيارى ھىمالايا ئوتتۇرا دېڭىز ۋە يەر تەۋرەش بەلبېغىدا بولۇپ يەر تەۋرەش كۆپ يۈز بەرسىمۇ لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى بۇرۇن ھېچ بىر ۋاقىت ھازىرقىدەك مەركىزىي ھۆكۈمەت ئاپتونوم رايون ۋە يەرلىك ھۆكۈمەتلەر تەڭ سەپەرۋەر بولۇپ قۇتقۇزۇش ئېلىپ بېرىشتەك بۇنداق ئاكتىپچانلىقتا بولۇپ باقمىغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى كېرىيەدە يەر تەۋرەش بولغاندىمۇ ئۇيغۇر ئاۋام خەلقى قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىگە كەڭ قاتناشقان ئەمما ھۆكۈمەت قۇتقۇزۇشتا ئانچە ئاكتىپ بولمىغان ئىدى ئۇيغۇر سىياسىي ئانالىزچىسى قەھرىمان غوجامبەردى ئەپەندىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى بىر تەرەپتىن يەر تەۋرەشكە ئائىت ئۇچۇرلارنى قاتتىق كونترول قىلسا يەنە بىر تەرەپتىن قۇتقۇزۇش ھەرىكەتلىرىنى ئۆزىنىڭ رايوندىكى قورقۇنچلۇق قىلمىشلىرىنى ئاقلاش ئۈچۈن

كېتىپ بارىدۇ. خىتاي بۇ جەنۋەدىكى بوۋاتقان نېمىگە نىسبەتەن قۇتقۇزۇشتىمۇ مانا بىز ھەممىنى بېرىۋاتىمىز دەپ ئۇقتۇرۇۋاتىدۇ. ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئورگىنىنىڭ قەيت قىلىشىچە، يەر تەۋرەش كۈچى يەتتە پۈتۈن ئوندا بىر بال ئېغىرلىقتىكى يەر تەۋرەشنىڭ ئېغىر بۇزغۇنچىلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىشى يۇقىرى ئىكەن، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتى كېلىپ چىققان بۇزغۇنچىلىقنىڭ ئىنتايىن چەكلىك ئىكەنلىكىنى قەيت قىلماقتا. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جىددىي ئەھۋاللارنى باشقۇرۇش نازارىتى يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار ئۆتكۈزگەن ئاخبارات يىغىنىدا قىرىق توققۇز ئۆينىڭ ئۆرۈلۈپ چۈشكەنلىكى بىر مىڭ بىر يۈز يەتمىش توققۇز ئۆينىڭ بۇزۇلغانلىقى ئىككى يۈز يىگىرمە بەش قوتاننىڭ ئۆرۈلۈپ چۈشكەنلىكىنى ئىككى كۆۋرۈكنىڭ بۇزۇلغانلىقى ئون ئىككى مىڭ تۆت يۈز يىگىرمە ئالتە ئادەم كۆچۈرۈلگەنلىكى ۋە ئىككى يۈز ئون يەتتە چېدىر قۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرگەن مەزكۇر ئورگاننىڭ قەيت قىلىشىچە ئۆلگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى ئاقچى ناھىيىسىدە بولۇپ بۇ كىشىلەر ئاقچىنىڭ ئۈچتۇرپانغا چېگراداش قۇلانسېرىق بەدەل ۋە جالاڭچى كەنتلىرىدىن ئىكەن خىتاي دائىرىلىرىنىڭ خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىغا بەرگەن ئۇچۇرلىرىدا يامانسۇدا يۈز بەرگەن بىرىنچى قېتىملىق يەر تەۋرەشنىڭ ئارقىسىدىن نۇرغۇن قېتىم ئەگەشمە يەر تەۋرەش يۈز بەرگەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە دائىرىلەرنىڭ ئېيتىشىچە يىگىرمە ئۈچىنچى يانۋار كۈنى چۈشتىن كېيىن سائەت ئىككىگىچە ئاقچى ناھىيىسى چېگراسى ئىچىدە ئۈچ بالدىن يۇقىرى قىرىق بىر قېتىم ئەگەشمە يەر تەۋرىگەن ئامېرىكا گېئولوگىيىلىك تەكشۈرۈش ئورگىنى بىر قېتىملىق ئەگەشمە يەر تەۋرەشنىڭ بەش پۈتۈن ئوندىن ئۈچ بالغا چىققانلىقىنى بىلدۈرمەكتە

مەزكۇر خىزمەت گۇرۇپپىسىنىڭ باھالاش يىغىنىدىن كېيىن خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ سابىق دىرېكتورى سوفىي رىچاردسوننىڭ رىياسەتچىلىكىدە قىسقا بىر ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىلغان يىغىندا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە تىبەت ھەرىكىتىنىڭ ۋەكىللىرى بىرلىكتە بۇ قەرەللىك باھالاشنىڭ بېيجىڭنىڭ باشقۇرۇشىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر تىبەت قاتارلىق مىللەتلەر ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقى ھەققىدە تەھلىل ئېلىپ بارغان ئالدى بىلەن سوفىي رىچاردسون ئۆزىنىڭ بۇ باھالاش ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېگەن بىلگىنىمىزدەك، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقا دۆلەتلەرنىڭ باھالىرىغا قارىتا دېگەن سۆزلىرى باھالاش جەريانىنى كونترول قىلىش ۋە باھالارغا تەسىر قىلىشقا ئۇرۇنۇش مەقسىتىنى كۆرسىتىپ بەردى. بۇ باھالاش جەريانىدا بىر مەسىلە بولدى. ئەمما خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا، بەزى ھۆكۈمەتلەرنىڭ خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلىشىغا قارشى تۇرۇپ، سوئاللارنى سورىغىنى ياخشى بولدى. ئەلۋەتتە، باشقا يەنە كىشىنى ئەپسۇسلاندۇرىدىغان ئەھۋاللار بار. بۇنى بىرازدىن كېيىن يەنە دېيىشىمىز. ھازىرچە مېنىڭ ئومۇمىي خۇلاسەم مۇشۇنچىلىك. ئۇنىڭدىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خەلقئارا ئالاقە بۆلۈمىنىڭ دىرېكتورى زۇمرەتئاي ئەركىن ئۆزىنىڭ بۇ باھالاشتىن ناھايىتى ئۈمىدسىزلەنگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن.
مېنى شەخسەن ئەڭ ئەپسۇسلاندۇرىدىغىنى مۇسۇلمانلار كۆپ ياشايدىغان دۆلەتلەرنىڭ سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشىدۇر. ئۇنىڭدىن باشقا كۆپىنچە ئەزا دۆلەتلەرنىڭ خىتاي تۇتقۇزۇپ قويغان تېكىستلەرنى يادقا ئوقۇپ بېرىشى بولدى. كۆپىنچە دۆلەتلەرنىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ياردىمىگە ئېرىشىش ئۈچۈن خىتاينى قوش قوللاپ قوللىغىنى ئېنىق. ئەمەلىيەتتە خىتاي تەشۋىق قىلىۋاتقان ئىقتىسادنى گۈللەندۈرۈش ئىستراتېگىيەسى بولسا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بىزگە ئوخشاش ئاممىۋى تەشكىلاتلار ئۈچۈن بۇ قايسى ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ئۇيغۇر تىبەت خوڭكوڭلۇقلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشىنى خالايدىغان قايسىلىرىنىڭ خالىمايدىغانلىقىنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن ياخشى پۇرسەت بولدى يەنى كىملەرنىڭ دوست، كىملەرنىڭ ئەمەسلىكى ئېنىق بولدى. بەلكىم ئۇلار بۇ جەرياندىمۇ بەزى خەلقنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىنى يەنە بىرسىدىن ئۈستۈن قويدى.
پائالىيەتچىلەر يىغىن جەريانىدا نەق مەيداندىن قاتناشقان ۋە توردىن قاتناشقانلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەن.

ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى خادىمى پېتېر ئېرۋىن بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېگەن ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كەلگەندە بىز خىتاينىڭ بۇ خىل ئىنكاسىنى بۇرۇنمۇ كۆرگەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى خىتاينىڭ قىلمىشلىرىغا دىققەت قىلىش باشلانغاندا خىتاي دەرھاللا ئۇيغۇرلارنى تېررورلۇققا چېتىشقا ئۇرۇنغان تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش ھەرىكىتى نەزەرىيەسىنى قايتا- قايتا بازارغا سالغان، بۇ خىل چۈشەندۈرۈشلەر بەش يىلدىن بۇيان، ئاستا- ئاستا باشقا دۆلەت خادىملىرىنىڭمۇ نۇتۇقلىرىدا كۆرۈلۈشكە باشلىدى. ھەتتا ئۇلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىۋاتقان خىتاينىڭ سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىشلىرى تېخىمۇ ئەپسۇسلىنارلىق. بىز BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى دوكلاتىنى ئېلان قىلغان بۇ ئىككى يىلدىن بۇيان، يېڭى كومىسسارنىڭمۇ خىتايغا قارىتا قاتتىق سۆز قىلىشتىن ساقلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز. كومىسسارلارلا ئەمەس، بەلكى بېدېتېدىكى باشقا ئورگانلارمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك، مەجبۇرىي غايىب قىلىۋېتىلگەنلەر ھەققىدىمۇ قاتتىقراق بىر نەرسە دېمىدى. ئۇلارنىڭ خىتاينى ئەيىبلەشتىن بۇ قەدەر قېچىشى كىشىنى تولىمۇ ئۈمىدسىزلەندۈرىدۇ. شۇڭلاشقا بۇ يىغىنغا قاتنىشىپ، بۇ ئورۇنلارغا بېسىم قىلىش بەك مۇھىم دەپ ئويلايمەن.

بىز ئۇيغۇرلار كومىسسارنىڭ بېدېتېنىڭ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى دوكلاتىغا ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز ئۇيغۇرلار تىبەتلەر ۋە باشقا خىتاينىڭ زۇلمىغا ئۇچراۋاتقان خەلقلەر ئۈچۈن ھازىر ۋاز كېچىدىغان ۋاقىت ئەمەس چۈنكى ۋەزىيەت تېخىمۇ ئېغىرلىشىۋاتىدۇ بىز ۋەتەندىكى ئائىلىمىز بىلەن تېخىچە ئالاقىلىشالمايمىز ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ نەدىلىكىنىمۇ بىلمەيمىز

بۇ مۇناسىۋەت بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە شۋېتسارىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن زور كۆلەملىك نامايىش ئېلىپ بېرىلدى نامايىشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تىبەت تەشكىلاتلىرى ۋە ياۋروپادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشتى بۇ قېتىملىق نامايىش بې دې تېدا ئۆتكۈزۈلۈۋاتقان يىغىنغا پاراللېل ھالدا ئېلىپ بېرىلىپ ھەرقايسى تەرەپلەر ۋە جەنۋە خەلقىنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىدى نامايىش باشلىنىشى بىلەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشى قويۇلدى. ئاندىن خىتاينىڭ تۈرمە، لاگېرلاردا ھاياتىدىن ئايرىلغان شېھىتلارنىڭ روھىغا ھۆرمەت بىلدۈرۈلۈپ، بىر مىنۇت سۈكۈتتە تۇرۇلدى. بۈگۈن ئەتىگەن سائەت توققۇزدا باشلانغان BDTدىكى يىغىنغا خىتاي ھۆكۈمىتى جەنۋەگە ئېلىپ كەلگەن يۈزدىن ئارتۇق كىشىنى قاتناشتۇردى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە مۇخبىرلار، خىتاينىڭ ئەدلىيە، قانۇنچىلىق، سەھىيە، جامائەت خەۋپسىزلىكى قاتارلىق ھەر قايسى مىنىستىرلىكلىرىدىن ئېلىپ كەلگەن كىشىلەر، خوڭكوڭ ۋە ماكاۋ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، شۇنداقلا ئۇيغۇر ۋە تىبەت ئاپتونوم رايونىدىن تاللاپ ئېلىپ كەلگەن ئاتالمىش ئاز سانلىق مىللەت ۋەكىللىرىمۇ بار ئىكەن. يىغىن جەريانىدا خىتاي تەرەپ ئۆز ۋەكىللىرىنى ئۈچكە بۆلۈپ، مەركەز، ۋە ھەر قايسى ئاپتونوم رايونلار بويىچە سۆزگە ئېلىپ چىقتى بۈگۈنكى يىغىندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا ئۆزلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق جەھەتتىكى ئۇتۇق نەتىجىلىرىنى پەردازلاپ كۆرسىتىشكە ئۆزىنىڭ قانۇن سىستېمىسىنىڭ ئادىللىقى ۋە پۇقرالىرىنىڭ ھەق ھوقۇقلىرىنى كاپالەتكە ئىگە قىلغانلىقى ھەققىدە لاپ ئۇرۇپ خەلقئارا جەمئىيەتنى يەنە بىر قېتىم ئالداشقا ئۇرۇندى ھالبۇكى، خىتاينىڭ بۇ ئويۇنلىرى بۇ قېتىملىق BDT يىغىندا ئۇلار ئويلىغاندەك ئۈنۈم كۆرسىتەلمىدى. ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى غەربتىكى ئوتتۇز بىر دېموكراتىك دۆلەتنىڭ ۋەكىللىرى خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىدىن چوڭقۇر ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە تىبەت خەلقلىرىگە قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان باستۇرۇش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى قاتتىق ئەيىبلەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۈگۈنكى يىغىن ھەققىدە توختىلىپ، خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىنى ئەيىبلىگەن دۆلەتلەرنىڭ ئىلگىرىكى ئون سەككىز دۆلەتتىن ئوتتۇز بىر دۆلەتكە كۆپەيگەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
بىراز بىزگە ئۈمىد بېرىدىغان ۋە ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان ھەر ئىككى خىل ئەھۋال مەۋجۇت بىز يۈزلىشىشىدە يەنە يۈز ئاتمىش ئۈچ دۆلەت خىتاي ھۆكۈمىتىگە تەكلىپ تەۋسىيەلەردە بولدى ھەمدە ئۈچىنچى قېتىملىق كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزدىن كەچۈرۈش پىروگراممىسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا بولغان ئۇ ۋاقتىدا ئون تۆت دۆلەت ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇنىڭغا سېلىشتۇرغان چاغدا بىر ھەسسە كۆپەيدى دېگەن گەپ يەنى ئوتتۇز بىر دۆلەت ئۇيغۇر مەسىلىسىنى e, كۈن تەرتىپكە ئەكىلىپ سۆزلەپ ئۆتتى بۇنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى كەسكىن قاتتىق ئۇسۇللارنى e, قوللاندى بەزىلىرى يۇمشاق شەكىلدە بولسىمۇ ئۇيغۇرلارغا بولۇۋاتقان دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكلىرى مەسىلىلىرى، ئۇيغۇر تىل مەسىلىلىرىغا ئوخشاش مەسىلىلەردە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا تۈزىتىش كىرگۈزۈش كېرەكلىكى ھەققىدە سۆزلىدى. ئەمما يۈز ئاتمىش ئۈچ دۆلەت گەپ قىلىپ، ئۇنىڭ ئوتتۇز بىر دۆلىتى ئۇيغۇرنى تىلغا ئېلىپ، قالغان يۈز ئوتتۇز دۆلىتى يەنىلا ئۈستى يېپىق ئۆتۈپ كەتكەن، ھەتتا بىر قىسىملىرى، بىر قىسىم ئافرىقا ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرى خىتاينىڭ بىر يېرىم مىليار ئىنساننىڭ قورسىقىنى بېقىۋاتقانلىقىغا ۋە ئىنسان ھەقلىرى پروگراممىسىنى ئۇيغۇلىۋاتقانلىقىغا ھەيران قالغانلىقلىرىنى ئىپادە قىلغان ئەھۋاللارمۇ بولدى. ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى تېخى ھازىرقىغا ئوخشايدىغان نۇرغۇنلىغان پاكىتلار ئوتتۇرىغا چىقمىغان. ئەمما ئارىدىن بەش يىل ئۆتكەن ۋاقتىدا پولاتتەك پاكىتلار ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇنداق بىر شارائىتنىڭ ئۆزىدە بولۇپمۇ بىز بىلەن قېرىنداش دەپ بۇ مەسىلىدە خىتاي تەرەپ تۇرۇشى ۋە ياكى بولمىسا سۈكۈتتە تۇرۇشى ۋە ياكى ئۈستى يېپىق ئۆتەپ كېتىشنىڭ ئۆزى بۇ ناھايىتى ئەپسۇسلىنىدىغان بىر ھادىسە. ئەمما بۇ يەردە بەزى قىزىقارلىق ئىشلارغىمۇ بىز سۈرپرىزلەرگە بولدۇق. ئەمما بۇ ئومۇمىي كەيپىياتتىن تېخى قىلىدىغان ئىشىمىزنىڭ جىقلىقىنى نۇرغۇنلىغان دۆلەتلەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى كۈن يىللاردىن بۇيان ئېلىپ بېرىۋاتقان تەتۈر تەشۋىقاتى، دېسىنفورماتسىيوننىڭ ئىقتىسادىي كۈچلىرىگە تايىنىپ دۆلەتلەرنى مونوپول قىلىشنىڭ كۈچلۈك بىر تەسىرىنىڭ بولغانلىقىنى مۇشۇ قېتىملىق يىغىندىمۇ شاھىت بولدۇق. بولمىسا ئۇ يەردە نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمان دۆلەتلىرى شەرقىي تۈركىستاندىكى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە ھۆرمەت قىلىش كېرەك دېگەننى قورقماي تۇرۇپ دېيەلىشى كېرەك ئىدى. ئەمما دېيەلمىدى. دېيەلمىدى. پەقەت كۇۋەيت بۇنى دەپ ئۆتەپ كەتتى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدىن، تۈركىيە دەپ ئۆتەپ كەتتى. قالغان مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھەممىسى بېشىنى ئىچىگە تىقىۋېلىپ، كۆپ ھەتتا خىتاينى ماختىدى. دېمەك، بىزنىڭ مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدە قىلىدىغان جىق ئىشىمىز بۇرنىمۇ دېگەن تېخىمۇ بارلىقىنى ھېس قىلدۇق.
ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس BDT يىغىن زالىدا رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىمقى يىغىندىمۇ خىتاينىڭ تەرىپىنى تۇتقان زور كۆپچىلىك مۇسۇلمان دۆلەتلىرى ۋە ئوتتۇرا ئاسىيا تۈرك دۆلەتلىرىدىن قاتتىق ئەپسۇسلانغانلىقىنى بىلدۈردى.
بىز بىلەن دىنداش بولغان قېرىنداش بولغان مەيلى تۈركىي، مەيلى مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭكى دېلېگاتسىيە، دىپلومات مەسئۇللىرى خىتايدىكى ئىنسان ھەقلىرىنى ماختاشتى. خىتايلارنىڭكى ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بارغان سىياسەتلىرىنى مەدھىيلىشىپ، تېخىمۇ بۇنى داۋاملاشتۇرۇشىنى تەلەپ قىلىشتى. ئىسلامىي ئېتىقادقا ھۇجۇم قىلغان، ئىسلام دىنىغا سوقۇش ئاچقان، قۇرئاننى كۆيدۈرگەن، مەسچىتنى چاققان، مىليونلارچە نارسىدە بالىلىرىمىزنى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىپ خىتايچە تەلىم تەربىيەدە چوڭ قىلىۋاتقان قىزلىرىمىزنى تۇغماس قىلىۋاتقان تاجاۋۇزغا ئۇچرىتىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك بولۇۋاتقان ۋە بىر زۇلۇم داۋام قىلىۋاتقان بىر رايوندا بۇلارنى ئۆزلىرى مەنچە بىلىدۇ دەپ قارايمەن بىلىپ تۇرۇپ بۇنى بىلمەسكە سېلىپ ئۆزلىرىنىڭ مىللىي مەنپەئەت ئۈچۈن بۇ خىتاي تەرەپتە يەر ئېلىشى

خىتاي ۋەكىللىرى ئالدىدا ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك، تىبەتلەرگە ئەركىنلىك، شەرقىي تۈركىستانغا ھۆرىيەت، خىتاي ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا جاۋابكار بولۇش كېرەك دېگەن جاراڭلىق شوئارلارنى توۋلاپ مەيداننى لەرزىگە كەلتۈردى. بۇ مەنزىرىدىن ھودۇقۇپ كەتكەن خىتاي ئۆمىكى ئارىسىدىكى ئاتالمىش ئۇيغۇر ۋە تىبەت ۋەكىللىرىنى ئارىغا ئېلىپ نەق مەيداندىن تېزدىن ئۇزاقلاشتى. BDTda ئېلىپ بېرىلغان بۇ قېتىمقى يىغىن ئەتىگەن سائەت توققۇزدىن ئون ئىككى يېرىمغىچە داۋاملاشتى. بۇ قېتىمقى يىغىنغا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى خادىملىرىدىن زۇمرەتئاي ئەركىن ۋە ئېۋا، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىدىن روشەن ئابباس، ئۇيغۇر تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ باشلىقى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس، ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ئادۋوكات رەيھان ئەسەت، ھەم زىبا مۇراتلار قاتناشتى. بۇ قېتىمقى BDT يىغىنىغا پاراللېل ھالدا ئېلىپ بېرىلغان نامايىشقا تەھدىت ئاستىدىكى مىللەتلەرنى قوغداش تەشكىلاتى ۋەكىللىرى، بېلگىيە، فرانسىيە، گېرمانىيە قاتارلىق ياۋروپا دۆلەتلىرىدىن كەلگەن ئۇيغۇرلار، شۇنداقلا شۋېتسارىيەدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار، تىبەتلەر، موڭغۇللارمۇ قاتناشتى. بۇ پىروگراممىنى شۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى.

ئاتالمىش خىتاي تەتقىقاتچىسى گاۋبو شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلىنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىللىق بىرىنچى سانىدا تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ ئاپتورى ھەمدە ئۇنىڭ مازىرى ھەققىدىكى گۇمان ۋە ئويلىنىشلار ناملىق ماقالە ئېلان قىلىپ ماھمۇت قاشىغەرىنىڭ مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر بولۇشى ھەتتا ئۇنىڭ مازىرىنىڭ قەشقەر ئوپالدىكى ھەزرىتى موللام مازىرى بولۇشى گۇمانلىق دەپ سەپسەتىسىنى بازارغا سالغان نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئوبزورچى ئابلەت سەمەتنىڭ گاۋبونىڭ مەھمۇد كاشىغەرىنى ئۇيغۇرلاردىن ئايرىش سەپسەتىسىگە جاۋاب ناملىق ئوبزور ماقالىسىدە بولسۇن، ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ. شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي تىلى ۋە ئەدەبىيات ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى گاۋبو شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى پەلسەپە ئىجتىمائىي پەنلەر قىسمىنىڭ ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىللىق بىرىنچى سانىدا تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ ئاپتورى ۋە ئۇنىڭ مازىرى ھەققىدىكى گۇمان ۋە ئويلىنىشلار ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلغان ئىدى ئۇيغۇر دىيارىدا مىليونلىغان ئىنسانلار جازا لاگېرلىرىغا قامالغان يۈزلىگەن ئۇيغۇر بىلىم ئادەملىرى تۇتقۇن قىلىنغان ئاشۇ قارا كۈنلەردە ئېلان قىلىنغان بۇ ماقالىدە گاۋبو تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ ئاپتورى مەھمۇت كاشغىرىنىڭ مىللەت تەۋەلىكىنىڭ ئۇيغۇر بولۇشى شۇنداقلا قەشقەر ئوپالدىكى ھەزرىتى موللام مازىرىنىڭمۇ مەھمۇت كاشغىرىنىڭ مازىرى بولۇشىنىڭ گۇمانلىق ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان گاۋبونىڭ بۇ ماقالىسى چەت ئەللەردىكى تۈركولوگلار ۋە ئۇيغۇرشۇناسلار ئارىسىدا ئالاھىدە ئىنكاس پەيدا قىلمىغان. بەلكىم ئۇلار بۇ خىتاينىڭ تەتۈر تەشۋىقات ماقالىلىرىدىن بىرى دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا ئىنكاس قايتۇرۇش ھاجەتسىز دەپ بىلگەن بولۇشى مۇمكىن. ھالبۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان گاۋبو ۋە ئۇنىڭ ئىلىمگە زىت بولغان بۇ يازمىسى خىتاي ئۈچۈن دەستەك بولۇپ بەرگەن. شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي دائىرىلىرى مەخمۇت كاشغىرىنىڭ ئوپالدىكى مازىرىغا تىكلەنگەن ھەيكىلىنى قومۇرۇپ تاشلاپ مىڭ يىلغا يېقىن ۋاقىتتىن بېرى ئۇيغۇر خەلقى ئۇلۇغلاپ كەلگەن بۇ مازارنى ئادەتتىكى بىر باغچىغا ئايلاندۇرۇپ قويغان ئۇنداقتا ئاتالمىش تەتقىقاتچى گاۋبو قايسى دەلىل ئىسپاتلارغا تايىنىپ مەخمۇت كاشغىرىنى ئۇيغۇر ئەمەس دېيىشكە جۈرئەت قىلغان ئۇنىڭ بۇ خىل گۇمان ۋە سەپسەتىلىرىنىڭ ئارقىسىدا قانداق مەقسەت مۇددىئالار يوشۇرۇنغان؟ ئەگەر ئۇنىڭدا زەررىچە ئىلمىي پوزىتسىيە ۋە كەسپىي ئەخلاق تۇيغۇسى بولغان بولسا ئىدى، ئۇ ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلغىچە خىتاي مەدەنىيەت مىنىستىرلىكى مەخسۇس مەبلەغ بىلەن تەمىنلىگەن تۈركىي تىللار دىۋانىدىكى قوشاقلار ھەققىدە سېلىشتۇرما تەتقىقات ناملىق تەتقىقات تۈرىنى بۈيۈك ئالىم مەھمۇد كاشغەرىنى ئۇيغۇرلاردىن ئايرىپ تاشلايدىغان يامان غەرەز بىلەن ئاخىرلاشتۇرمىغان بولاتتى مەلۇم بولغىنىدەك ئون بىرىنچى ئەسىردە يېزىپ تاماملانغان بۇ قامۇس شۇ دەۋر تۈركىي خەلقلىرىنىڭ تارىخى مەدەنىيىتى ۋە كۈندىلىك ھاياتىنىڭ جانلىق نەمۇنىسىدۇر بۇنداق بىر ئەسەرنى چۈشىنىش بولۇپمۇ تەتقىق قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن شۇ دەۋردىكى تىلنى بىلىش ئەڭ ئەقەللىي بىر تەلەپ ئەپسۇسكى گاۋبو بۇ ئەقەللىي شەرتنى ھېچ ھازىرلىمايلا بۇ ئىشقا كىرىشكەن گەپنىڭ توغرىسى ھازىرقى زامان خىتاي ئەدەبىياتىنىڭ قىزىل كلاسسىكلىرىنى ۋە تىياتىر ئەدەبىياتىنى تەتقىق قىلغان بىرى تۈركىي تىللىرىنىڭ ھېچبىرىنى بىلمەي تۇرۇپ قانداقمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى ئەسەرلىرى تەتقىقاتى بىلەن شۇغۇللىنالىسۇن شۇڭا ئۇنىڭ بۇ تېمىدا ئىشلىگەن تۆت يىل جەريانىدا ھەتتا ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلىغىچە تۈركىي تىللار دىۋانىغا مۇناسىۋەتلىك بىرەر پارچە بولسىمۇ قىسقا يازما ياكى تونۇشتۇرۇش ماقالىسى ئېلان قىلالماسلىقى ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس گاۋبو ماقالىسىدا مەھمۇد كاشغەرىنىڭ ئۆزى ھەققىدە يازغان مەن تۈركلەرنىڭ ئەڭ ئاساسلىق قەبىلە مەنسۇپلىرىدىن ۋە ئەڭ ماھىر نەيزىۋازلىرىدىن دېگەن بايانىنى تۇتقا قىلىۋېلىپ، ئۇنىڭ مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر ئەمەس، بەلكى تۈرك ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. شۇنداقلا ئۇستىلىق بىلەن تۈرك ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ پەرقلىق مىللەت ئىكەنلىكىنى بازارغا سالىدۇ. بۇ قارىشىغا ئىسپات سۈپىتىدە يەنە دىۋاندا خاتىرىلەنگەن بىر قوشاقتىكى بۇددىست ئۇيغۇرلارغا قارشى ئۇرۇش تەسۋىرىنى سۇيىستېمال قىلىدۇ. ئەگەردە گاۋبو مەھمۇد كاشغەرىنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئىلمىي تەتقىقاتچىلاردىن ئالدى بىلەن تەلەپ قىلىنىدىغان تەرەپسىز ۋە ھېسسىياتقا تايىنىپ ھۆكۈم قىلماسلىق شەرتلىرىنى ھازىرلىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالىسا ئىدى ئۇ بۇ ئارتۇقچە گۇمانىدىن ئالدى بىلەن ۋاز كەچكەن بولاتتى دىۋاندا ئورۇن ئالغان ئىككى يۈز قىرىق تۆت كۇپلېت قوشاقنىڭ ھەممىسى خەلق ئارىسىدىن توپلانغان بولۇپ ئۇلارنىڭ بەزىلىرى تارىخىي ئېپوسلارنىڭ پارچىلىرى بولسا، يەنە بەزىلىرى پەسىللەر ۋە تەبىئەت تەسۋىرلەنگەن خەلق قوشاقلىرىدۇر. گاۋبو ئىسپات قىلىپ قوللانغان بۇ قوشاقلارنىڭ دىۋاندا قانداق شارائىتتا، كىملەر تەرىپىدىن كىمگە قارىتىپ ئېيتىلغانلىقىنى ئاڭقىرالمىغان. گاۋبو ماقالىسىدە ئۇ ۋاقىتلاردا ھازىرقى مەنىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئوتتۇرا ئاسىيا مىللەتلىرىنىڭ تېخى شەكىللەنمىگەنلىكىدەك ئەڭ ئەقەللىي ئۇقۇمنىمۇ چۈشەنمىگەن. ئۇ ئاپتورنىڭ دىۋاندا ئۆزىنى تۈرك دەپ ئاتىغانلىقىنى تۇتۇۋېلىپ مەھمۇد كاشغىرىنى ئۇيغۇر دېيىشكە بولمايدۇ دەپ داۋراڭ سالغان ئۇ يەنە ھازىرقى ئۇيغۇرلارنىڭ قەدىمكى ئۇيغۇرلارنى ئۆزىنىڭ ئەجدادى دېيىشىنى مەسخىرىلىك بىر تىل بىلەن تەنقىد قىلغان گاۋبونىڭ قارىشىچە مەھمۇد كاشغىرىنى ئۇيغۇر دېيىش ئۈچۈن ئۇنىڭ راستتىنلا قەشقەردە تۇغۇلۇپ چوڭ بولغانلىقىنى ئەينى ۋاقىتتىكى قەشقەرنىڭ ئاساسىي نوپۇسىنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى شۇنداقلا قاراخانلار خانلىقىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغان پادىشالارنىڭ قەدىمكى ئۇيغۇرلاردىن ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش كېرەكمىش ئەگەر گاۋبونىڭ بىلىمى ۋە ئىقتىدارى پۈتۈن دىۋاننى ئەسلى تىلىدا ئوقۇپ چۈشىنىشكە يەتكەن بولسا ئىدى ياكى ھېچ بولمىغاندا ھازىرقى ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە ئىجتىمائىي مەدەنىيىتىدىن ئاز تولا خەۋىرى بولغان بولسا ئىدى ئۇ يۇقىرىقى ئەرزىمەس گۇمانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا ھېچ جۈرئەت قىلالمىغان بولاتتى ناۋادا گاۋبونىڭ بىلىمى دىۋاندا قوللىنىلغان خاقانىيە تىلىنىڭ توققۇز ئوغۇزلارنىڭ تىلى ئىكەنلىكى رېئاللىقىنى رەت قىلىشقا يەتكەن بولسا ئىدى تېخىمۇ توغرىسى ئۇ توققۇز ئوغۇزلارنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلسە ئىدى ئۇلارنىڭ تىلىنىڭ نېمە ئۈچۈن تۈركىي تىللار ئائىلىسىدە ئۇيغۇر قارلۇق گۇرۇپپىسىغا تەۋە دېيىلىشىدەك ئىلمىي ئۇقۇمنى چۈشەنگەن بولاتتى شۇنداقلا بۇ دەلىللەر ئۈچۈن شۇ زامان تارىخى ھەققىدە يېزىلغان خىتايچە ۋە ئەرەب پارس تىللىرىدىكى مەنبەلەردىن بىرەر يېڭى مىسال كۆرسىتەلىگەن بولاتتى. ھالبۇكى، ئۇ يۇقىرىقى سەپسەتىلىرى ئۈچۈن ھېچقانداق پاكىت كۆرسىتەلمەيدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ ئاساسسىز گۇمانلىرىنى بازارغا سېلىشنى داۋاملاشتۇرۇپ، دىۋاندا تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ قەشقەردە ئەمەس، بەلكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ شىمالىي رايونلىرىدا ياشىغانلىقىنى، ئۇلارنىڭ بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ ئون بىرىنچى ئەسىر ھەققىدە پىكىر بايان قىلغان ئاتالمىش تەتقىقاتچىنىڭ بۈگۈنكى خىتاينىڭ سىياسىي ئېيتىمىنى دەستەك قىلىپ شىمالىي شىنجاڭ ۋە جەنۇبىي شىنجاڭ دېگەن ئاتالغۇلىرىنى قوللىنىشى ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنىڭ تارىخىي جۇغراپىيىسى ھەققىدە نەقەدەر چالاساۋات ئىكەنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ گاۋبو ئۆزىنىڭ جەنۇبتا ئۇيغۇر يوقلۇقى ھەققىدىكى كۈلكىلىك قارىشىنى بازارغا سېلىشتىن بۇرۇن دىۋاندا مەھمۇدنىڭ ئاتىسىنىڭ شەھىرى دەپ خاتىرىلەنگەن بارىسخان شەھىرىنىڭ ئۇيغۇر خانىنىڭ ئاتلىرىنى باقىدىغان جاي ئىكەنلىكى ھەققىدىكى قۇرلارنى ئوقۇغان بولسا ئىدى بۇنداق تۈكى يوق جۆيلۈشلەرگە مەستانە بولمىغان بولاتتى مەھمۇد كاشغىرىنىڭ ئۆز ئەسىرىنىڭ نامىنى تۈركىي تىللار دىۋانى دەپ ئاتىغانلىقى ئۇيغۇر تىلىنى شۇنچە ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئالغانلىقى شۇنداقلا دىۋاندا سىزغان خەرىتىسىدە ئۇيغۇر دۆلىتىنىڭ بەشبالىق قاتارلىق مۇھىم شەھەرلىرىنى ئالاھىدە كۆرسەتكەنلىكى شۇنداقلا بۇ يەرلەرگە ئايرىم ئايرىم ئىزاھات بەرگەنلىكى ئۆزىنىڭ تۈركىي خەلقلىرىنىڭ پەرزەنتى بولۇپمۇ ھەممىدىن ئاۋال ئۇيغۇر پەرزەنتى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان پولاتتەك پاكىتلار ئىدى بۇنىڭ ئۆزىلا گاۋبودەك چالاساۋات بىرىگە بېرىلىدىغان يېتەرلىك جاۋاب ئىدى دەرۋەقە، مەھمۇد كاشغەرى تۈرك ۋە ئۇيغۇر ئاتالغۇلىرىنى قوللانغاندا ئۇلارنى مىللەت نامىنى پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى قاراخانىيلار ۋە ئىدىقۇتتىن ئىبارەت ئىككى خانلىقتىكى پەرقلىق دىنىي ئېتىقادنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن قوللانغان. يەنى ئۇ دىۋاندا ئۇيغۇر ئاتالغۇسىنى بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن، تۈرك ئاتالغۇسىنى مۇسۇلمان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قوللانغان. مىللەت نامى بىلەن دىنىي ئېتىقادنى پەرقلەندۈرۈپ قوللىنىش تۈركىي مىللەتلىرى ئارىسىدا خېلى ئۇزۇن داۋاملاشقانلىقى مەلۇم تۈركىيەدىكى تونۇلغان تۈركلوگلاردىن ئەخمەت بىجان ئەرجىلاسۇن ئەپەندىنىڭ ئىككى مىڭىنچى يىلى نەشر قىلغان ئوغۇز تۈركمەن ئاتالغۇلىرى ناملىق بىر ماقالىسىدە ئونىنچى ئەسىردە تېخى مۇسۇلمان بولمىغان ئوغۇزلارنىڭ ئون بىرىنچى ئەسىردىن باشلاپ تۈركمەن دەپ ئاتالغانلىقىنى ئون ئۈچىنچى ۋە ئون تۆتىنچى ئەسىرلەردە ئوغۇز دېگەن مىللەت نامىنىڭ ئورنىنى تۈركمەن ئاتالغۇسىنىڭ ئالغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن گاۋ بو بۇددىست ئۇيغۇرلارغا قارشى ئۇرۇشلار ھەققىدىكى قوشاقلارنى قايتا قايتا تەكرارلىغاندىن كېيىن ئۆزىچە خۇلاسە چىقىرىپ مۇسۇلمانلارنىڭ ئادىتى شۇنداق ئىدى ئۇلار بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بىر شەھەرنى ئىشغال قىلغاندا بۇددا ھەيكەللىرىنىڭ باشلىرىغا كىچىك تەرەت قىلىپ ھاقارەتلەيتتى دەيدۇ ئۇ بۇ بايانلىرى ئارقىلىق ئىسلام دىنى بىلەن بۇددا دىنى ئارىسىغا زىددىيەت سېلىشتەك سىياسىي قارا نىيىتىنى ئاشكارىلاپ قويىدۇ مەخمۇت كاشغىرىنىڭ دىۋاندا ئۇيغۇر نامىنى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك تىل، يەر ناملىرى ۋە تارىخىي ۋەقەلىكلەرنى كۆپ قېتىم ھۆرمەت بىلەن تىلغا ئېلىشى، ئۇنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى دىنىي پەرقلەرگە قارىماستىن شەرقىي تۈركىستاندىكى يەرلىك ئاھالىلەرنى قان قېرىنداش دەپ قارىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بولۇپمۇ ئەينى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا ئۆز مىللەت تەۋەلىكلىرىنى ئاتىغاندا ئۇيغۇر ۋە تۈرك ئاتالغۇلىرىنى ئالماشتۇرۇپ ياكى ھەتتا بىرلەشتۈرۈپ ئۆزىنى تۈرك ئۇيغۇر دەپ ئاتىشى ئەلۋەتتە بىر تاسادىپىيلىق ئەمەس دىۋاندا ئەڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان مىللەت نامى ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنى كۆرسىتىدىغان ئوغۇز سۆزىدۇر دىۋاننىڭ باش قىسمىدا بېرىلگەن قەدىمكى ئۇيغۇرچە ھەرپلىرى تىزىملىكىنىڭ قەشقەرگە تاسادىپەن بېرىپ قالمىغانلىقىنى شۇنداقلا دىۋاندا ئۇيغۇر تىلىنىڭ تۈركىي تىللىرى ئىچىدىكى ئەڭ پاساھەتلىك تىل دەپ تەرىپلىنىشىنىمۇ ئېتىبارغا ئېلىش ئەلبەتتە بىر تەتقىقاتچىنىڭ ئەقەللىي بىر ئادىتى بولۇشى كېرەك. ئاخىرىدا شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ قويۇش كېرەككى، يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن باشلاپ بىر قىسىم ئۇيغۇر زىيالىيلىرى بۇ تارىخىي ھەقىقەتنى تونۇپ يەتكەن ۋە ئۇيغۇر نامىنى ئۆزلىرىنىڭ رەسمىي مىللەت نامى قىلىپ قوللىنىشنى تەشەببۇس قىلغان. شۇ ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر سەرخىللىرىدىن نەزەر خوجا ئابدۇسەمەت ئوغلىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون بىرىنچى يىلدىن باشلاپ ئۆزىگە ئۇيغۇر بالىسى دېگەن تەخەللۇسنى ئىشلىتىشى ئابدۇخالىق ئۇيغۇرنىڭ شۇ يىللاردا يازغان شېئىرلىرىدا ئۇيغۇر تەخەللۇسىنى قوللىنىشى شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر ئۇيغۇر نامى بىر مىڭ توققۇز يۈز يىگىرمىنچى يىللارغا كەلگەندە دەسلەپ سوۋېتلار ئىتتىپاقىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللارنىڭ باشلىرىغا كەلگەندە شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ رەسمىي مىللەت نامى سۈپىتىدە ھۆكۈمەت پەرمانى ئارقىلىق بېكىتىلگەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىكى شەرقىي تۈركىستان مىللىي ئىنقىلابىنىڭ نەتىجىسىدە قەشقەردە قۇرۇلغان مۇستەقىل جۇمھۇرىيەتنىڭ دەسلەپ مىللىتى ئىسلامىيە ئۇيغۇرىستان جۇمھۇرىيىتى دەپ ئاتالغانلىقى كېيىن شەرقىي تۈركىستان ئىسلام جۇمھۇرىيىتىگە ئۆزگەرتىلىپ ھەر ئىككى نامدا پۇل بېسىلغانلىقى مەلۇم دېمەك ئۇيغۇرلار ئېتنىك كېلىپ چىقىش ياكى قان قېرىنداشلىق نۇقتىسىدىن ئۆزلىرىنى تۈرك ياكى ئۇيغۇر دەپ ئاتىشى ھەيران قالارلىق ئىش ئەمەس گاۋبونىڭ مەھمۇد كاشغەرىينىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىنى رەت قىلىشقا ئۇرۇنۇشى ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىنى ۋە ئۇلار تارىختىن بۇيان ياراتقان پارلاق مەدەنىيەتلەرنى قىرغىن قىلىش سىياسىتىنىڭ بىر قىسمىدۇر گاۋبونىڭ ئۆزىمۇ چوڭقۇر بىلىمگە ئىگە بىر بىلىم ئادىمى ياكى ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتى ھەققىدە ئۇزۇن مۇددەت ئىزدىنىش ئېلىپ بارغان ئۆتكۈر بىر تەتقىقاتچى بولماستىن بەلكى خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلار ۋەتىنىدە باشلىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا يانتاياق بولغۇچى ساختا ئالىمدۇر

xayr xush this concludes our program from washington d.c you've been listening to radio free asia